ການໝົດຊີວິດ ຫຼືວ່າຕາຍໄປຈາກໂລກມະນຸດນີ້ ແມ່ນວ່າບໍ່ມີໃຜຫຼີກລ້ຽງ ຫຼືຖືກຍົກເວັ້ນໄດ້ ຮອດວັນໜຶ່ງເວລາໜຶ່ງກໍຕ້ອງຕາຍ ຄັນວ່າຕາຍແລ້ວ ການປະນະກິດສົບແມ່ນວ່າເຮັດໄປຕາມສາສະໜາ ຫຼືການເຊື່ອຖືຂ ອງແຕ່ລະໃຜມັນ ແຕ່ສຳລັບລາວເຮົາໃນປະເທດອົດສະຕາເລຍແລ້ວ ພິທີຊາປະນະກິດສົບແມ່ນວ່າ ຖືກກະທຳຂຶ້ນຢ່າງຫຼູຫຼາ ຫຼືວ່າມີກຽດກໍວ່າແມ່ນ ແຕ່ຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນບໍ່ຮູ້ວ່າມີຫຍັງແດ່ຢູ່ໃນເບື້ອງຫຼັງຂອງພິທີ ປົງສົບຕ່າງໆນັ້ນ ທີ່ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສຳພາດທ່ານ ພຸດ ມິ່ງສຸພັນ ອາວຸໂສລາວຄົນໜຶ່ງໃນຂົງເຂດຊິດນີ ປະເທດອົດສະເຕເລຍ ດັ່ງນີ້ ທ່ານ ພຸດ ມິ່ງສຸພັນ ກ່ຽວກັບຄວາມຕາຍນີ້ນະ ແມ່ນວ່າໃຜໆກໍຕາ ຍວ່າຊັ້ນເຖາະ ແລະວິທີປະນະກິດສົບນີ້ ບໍ່ວ່າຢູ່ໃນປະເທດໃດນີ້ ມັນບໍ່ແມ່ນຂອງງ່າຍດາຍ ແລະມັນກໍຕ້ອງໃຊ້ເວລາ ຄວາມສະມາຄົມສາມັກຄີ ແລະກໍໃຊ້ເງິນຄຳມາກມາຍຫຼາຍເຕີບວ່າຊັ້ນເຖາະ ໃນປະເທດ ອົດສະເຕເລຍນີ້ກໍ ຄັນວ່າຄົນຕາຍແລ້ວ ລາວເຮົານີ້ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ ວາງເພີງ ຫຼືວ່າເຜົາວ່າຊັ້ນເຖາະ ເຈົ້າ ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າວິທີການເຜົານີ້ມັນ ມັນ ຫຼືວ່າວາງເພີງນີ້ ໃນປະເທດອົດສະເຕເລຍນີ້ນະ ມັນເປັນແນວໃ ດເນາະ ເອີ ເລື່ອງຄົນຕາຍນີ້ ເພາະວ່າ 1 ຕາມທີ່ອ້າຍ ອັນນະ ຊ່ວຍຄົນມານີ້ກໍ ເວລາເຮົາໄປສົ່ງສະການຄົນມາ ກໍຫຼືພີ່ນ້ອງເຂົາເຈົ້າຈັດ ໜຶ່ງ ເວລາໄປຮອດແລ້ວ ຄັນໄປຮອດແລ້ວແທ້ ເຮົາລະຄິດວ່າເຂົາເຈົ້າຊິ ເຜົາໃຫ້ມື້ນັ້ນ ບາດນີ້ ຜ່ານມາກໍມີບັນຫາບາງຢ່າງ ມີສົບໜຶ່ງ ຂອງຄົນລາວນີ້ ເຂົາມີບັນຫາ ເຂົາລະຄ້າງໄວ້ຫ້າມື້ຊິເຜົາໃຫ້ ຕະກີ້ເຮົາໄປເອົາສົບໄປເຜົາ ເຮົາໄປເອົາກະດູກໄດ້ ປະມານສາມສີ່ມື້ກໍໄປເອົາໄດ້ ອັນ ກ່ຽວໆ ກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ທ່ານເວົ້າ ທີ່ວ່າພິທີປະນະກິດສົບມານັ້ນ ໃນເມື່ອທີ່ວ່າສູດ ຫຼືວ່າພະອາຈານເພິ່ນສົ່ງ ໄປສະຫວັນວ່າຊັ້ນເຖາະ ກໍແປວ່ານຶກຄິດວ່າແມ່ນເຜົາໂລດວ່າຊັ້ນເຖາະ ທີ່ວ່າບາງອັນກໍກົດປຸ່ມ ແລ້ວກໍລົງ ຄົນຕາຍກໍລົງໄປບ່ອນທີ່ວ່າເຜົາ ແຕ່ວ່າທ່ານເວົ້າວ່າມັນ ມັນ ບາງຄັ້ງນີ້ບໍ່ມີການເຜົາໃນທັນທີທັນໃດແມ່ນບໍ່ ເພາະວ່າເອົາໄປເຜົາຫັ້ນ ເຂົາໄປເກັບໄວ້ກ່ອນ ແລ້ວຄ່ອຍໄປເຜົາເລີຍ ໂອ ແປວ່າ ອັນ ເ ອົາບີບລົງໄປແລ້ວ ແປວ່າຍັງໄປເຂົ້າຄິວ ຕ້ອງລໍຖ້າຈົນກວ່າຊິຖືກເຜົາບໍ ເອີ ລາງຄົນກໍ ຕາມເຂົ້າໃຈນີ້ ລາງຄົນກໍສາມສີ່ມື້ແລ້ວ ບໍ່ຢາກເລີຍ ເພາະວ່າເພື່ອແນ່ໃຈຫັ້ນນະ ເວລາເອົາສົບໄປເຜົາຫັ້ນກໍ ເຂົາຫັ້ນບໍ່ ໄດ້ເຜົາບາດດຽວ ດຽວນີ້ນະບໍ່ຄືເກົ່າ ເຂົາເອົາປະໄວ້ເປັນຈັກມື້ເຮົາກໍບໍ່ຮູ້ ເວົ້າງ່າຍຊະໄປ ຖ້າເຮົາຢາກຮູ້

ໂອ ໄຟມັນແຮງປານນັ້ນພຸ້ນນະ ສິບນາທີກໍໄໝ້ໝົດບໍ່ power ມັນແຮງຫຼາຍ ໄຟເຜົາ ເພາະວ່າຂ້າພະເຈົ້ານີ້ກໍໄດ້ໄປເບິ່ງ ໄປເບິ່ງວ່າມາໄດ້ໄປ ໂອ ໄຟມັນແຮງເນາະ ຄັນ ຄັນ ຄັນວ່າເສຍເງິນ ຄັນວ່າເສຍເງິນນະ ໄດ້ເ ສຍຫຼາຍປານໃດເນາະ ແຕ່ກ່ອນ ອັນນະ ແຕ່ກ່ອນມັນຂຶ້ນມາເລື້ອຍໆນະ ແຕ່ກ່ອນນະບໍ່ໄດ້ເສຍເງິນ ຕໍ່ມາເສຍຮ້ອຍໜຶ່ງ ດຽວນີ້ຫວ່າງສາມສີ່ປີມານີ້ເສຍຫ້າຮ້ອຍ ປາດໂທ້ ຫ້າຮ້ອຍຍັງກິນບໍ່ຍາກ ດຽວນີ້ກໍ ໃນເມື່ອ ທີ່ວ່າເຮົາໄປເບິ່ງເປັນພະຍານຫຼັກຖານວ່າເຂົາເຈົ້າເຜົາໃຫ້ເຮົາຫັ້ນໄດ້ ແຕ່ວ່າຫຼັງຈາກເຜົາແລ້ວລະ ເຮັດຈັ່ງໃດເກັບດູກ ເຮົາເຜົາແລ້ວເຮົາກໍໜີແລ້ວ ເຮົາບໍ່ໄດ້ເບິ່ງດູກດອກ ເຮົາເຜົາແລ້ວເຮົາກໍໜີແລ້ ວ ແລ້ວເຂົາກໍນັດເອົາປະມານສອງມື້ສາມມື້ມາເອົາດູກເດີ້ ຊັ້ນ ທໍ່ນັ້ນລະ ແລ້ວມັນເປັນທີ່ແນ່ໃຈບໍ່ວ່າ ທີ່ວ່າດູກເຂົາເຈົ້າເອົາໃຫ້ຫັ້ນ ມັນ ມັນ ມັນແມ່ນດູກຂອງຜູ້ທີ່ວ່າເຮົາເຜົາຫັ້ນ ກໍບໍ່ຮູ້ແລ້ວ ເພາະວ່າເຮົາແນ່ໃ ຈວ່າເຂົາເຜົາ ອັນນະ ສົບຂອງເຮົາ ກໍຮູ້ຈັກແຕ່ໄປເຜົາຊື່ໆ ເຮົາເຫັນ ຄືເຮົາບໍ່ເສຍເງິນກໍເຮົາບໍ່ເຫັນວ່າເຂົາເຜົາຍາມໃດ ເຂົາຊິເກັບໄວ້ຈັກເດືອນ ຈັກມື້ຈັກເດືອນເຮົາກໍບໍ່ຮູ້ ເວົ້າງ່າຍໆໄປ ແນວໜຶ່ງຢາກຊ າບໃນການທີ່ວ່າທ່ານໄປເບິ່ງຜ່ານມາຫັ້ນນະ ແມ່ນວ່າການເຜົາຫັ້ນແມ່ນເອົາຄົນຕາຍອອກມາເຜົາບໍ່ ຫຼືວ່າເຜົາທັງໂລງ ທັງດອກໝອກດອກໄມ້ ເຄື່ອງເອ້ຕ່າງໆ ເຜົາໝົດ

ແຕ່ ແຕ່ ແຕ່ວ່າກ່ຽວ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ນະ ຢາກໄດ້ຄວາມຄິດຄວາມເຫັນຈາກທ່ານນີ້ແມ່ນວ່າ ໃນເມື່ອທີ່ວ່າເຮົາລໍຖ້າດົນນານປານນັ້ນເນາະ ຍົກຕົວຢ່າງເນາະ ເດັກນ້ອຍເກີດໃໝ່ໆແດງໆ ຮ້ອງແງວໆຢູ່ໃນໂຮ ງໝໍ ກໍຍັງຫຼົງ ຫຼົງລູກກັນວ່າຊັ້ນເທາະ ອັນນີ້ຄົນຕາຍຢູ່ໃນເຕົາທີ່ວ່າເຜົາແລ້ວນີ້ ແມ່ນວ່າມັນອາດຈະກວາດເຕົາບໍ່ກ້ຽງ ມີກະດູກຂອງຄົນອື່ນຢູ່ໃນຫັ້ນ ແລ້ວເອົາຊາກສົບຂອງຍາດຕິພີ່ນ້ອງຂອງເຮົາໄປຈູດໄປເ ຜົາ ແລະໃນເມື່ອມາເກັບດູກຫັ້ນ ມັນກໍອາດຈະມີກະດູກຂອງຜູ້ອື່ນປົນ ຫຼືວ່າເຖິງແມ່ນວ່າຈະກວາດຈະອະນາໄມດີກໍຕາມ ໃນເມື່ອເກັບດູກຫັ້ນ ເຮົາແນ່ໃຈບໍ່ວ່າ ຫຼືວ່າເພິ່ນໃຫ້ຄວາມແນ່ໃຈບໍ່ວ່າ ກະດູກທີ່ເພິ່ນເ ອົາມາມອບໃຫ້ຫັ້ນນະ ແມ່ນຂອງຊາກສົບຂອງຍາດຕິພີ່ນ້ອງຂອງເຮົາທີ່ເຜົານັ້ນ ເລື່ອງນີ້ເຮົາກໍບໍ່ຮູ້ ເພາະວ່າເລື່ອງທາງບໍລິສັດ ລະຊາກໍເຂົາຈັດເອງ ເຮົາບໍ່ໄດ້ພົວພັນ ກໍຊິຫຼາຍຄົນກໍບໍ່ໄດ້ພົວພັນດອກ ຂອງຈັ່ ງຊີ້ ວ່າມັນແນ່ບໍ່ແນ່ ເຂົາກໍຊິຊື່ສັດແຕ່ ຄັນເຜົາຜູ້ໃດເຂົາກໍມີກາຊື່ຜູ້ນັ້ນອອກມາ ເຊົາຜູ້ນີ້ເຂົາອອກມາ ບັດນີ້ຄືຕົວຢ່າງຄົນລາວເຮົານີ້ ມີຄວາມສົງໄສກໍໜຶ່ງວ່າ ເຂົາຊິແມ່ນສົບເຮົາບໍ່ ຢ່າມາປົນກັນບໍ່ ກໍແນ່ໃຈວ່າເ ຂົາປົງເຜົາສົບເຮົາ ເຮົາຕ້ອງເສຍເວລາແດ່ໄປເບິ່ງ ເລື່ອງກະດູກນີ້ເຂົາຊິເອົາມາຈັ່ງໃດເຮົາກໍບໍ່ຮູ້ ແຕ່ແນ່ໃຈວ່າບໍລິສັດເຂົາເຮັດຖືກຕ້ອງຢູ່ ເພາະວ່າຂອງເບີໜຶ່ງເຂົາກໍໃສ່ເບີໜຶ່ງ ເບີສອງກໍຊື່ນັ້ນ ເບີສາ ມຊື່ນີ້ຊັ້ນນະ ຍົກຕົວຢ່າງຊັ້ນ ເພາະວ່າຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈນີ້ເນາະ ແມ່ນ ແມ່ນ ແມ່ນ ຈັກແມ່ນບໍ່ແມ່ນກໍບໍ່ຮູ້ແຫຼະ ເພາະວ່າຂ້າພະເຈົ້າມີໝູ່ຜູ້ໜຶ່ງ ຄົນ Australian ນີ້ລະ ທີ່ມີຊື່ວ່າ David ແລະພໍ່ຂອງຜູ້ກ່ຽວຫັ້ນເປັນຜູ້ທີ່ວ່າເຮັດ ຢູ່ບ່ອນປົງສົບນີ້ແຫຼະ ໃນເມື່ອຄົນຕາຍນີ້ກໍຕາຍໄປນີ້ ລາວເຮົາເວົ້າວ່າຕາຍອຶດຕາຍຢາກມັນບໍ່ດີ ແຕ່ວ່າໃນປະເທດ Australia ນີ້ ຕາມທີ່ຮຽນຊາບຈາກໝູ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ David ນີ້ນະ ແມ່ນວ່າພໍ່ຂອງຜູ້ກ່ຽວເວົ້າສູ່ຟັງວ່າ ໃນ ເມື່ອທີ່ຄົນຕາຍປຶບນີ້ກໍ ກ່ອນອື່ນໝົດນີ້ເຂົາເຈົ້າຊິເອົາເຂັມສັກຢາບັກໃຫຍ່ສຽບເຂົ້າໄປໃນກະເພາະ ດູດອອກໝົດວ່າຊັ້ນ ກໍແປວ່າທຸກຄົນຕາຍອຶດຕາຍຢາກ ກະເພາະບໍ່ມີອາຫານວ່າຊັ້ນເທາະ ແລ້ວຫຼັງຈາກນັ້ ນຫັ້ນ ເຂົາເຈົ້າກໍບໍ່ໄດ້ມີຮູ ອັດໝົດວ່າຊັ້ນເຖາະ ບໍ່ວ່າຜູ້ຍິງ ຫຼື ຜູ້ຊາຍອັດໝົດ ຕົວຢ່າງດັງນີ້ເຂົາເຈົ້າຊິເອົາກະດອນ ຫຼືວ່າຝ້າຍນີ້ຍັດບໍ່ໃຫ້ມີຮູຟິວ ວ່າຊັ້ນເຖາະ ຢ້ານນ້ຳເຫຼືອງນ້ຳແດງມັນຫຍັງມັນໄຫຼອອກມາ ວ່າຊັ້ ນເຖາະ ປາກນີ້ກໍອັດຫຍິບວ່າຊັ້ນ ອັນນີ້ຈັກແມ່ນບໍ່ແມ່ນກໍ ກໍບໍ່ຮູ້ຈັກລະ ແຕ່ວ່າຜູ້ກ່ຽວເວົ້າຈັ່ງຊັ້ນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ນີ້ ທ່ານຮູ້ວ່າມັນເປັນແບບນີ້ ຫຼື ບໍ່ເນາະ

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໄປເບິ່ງສອງຄອບຄົວນະ ຜ່ານມາກໍ ເພາະວ່າເຂົາໃຫ້ໄປປະມານສາມສີ່ຄົນ ເຂົ້າໄປເບິ່ງກໍ ແລ້ວມັນບໍ່ເປັນໜ້າຢ້ານກົວ ຫຼືວ່າວິຕົກໃຈ ຫຼືວ່າທຸເລດແນວໃດແນວໜຶ່ງບໍ ດັ່ງທີ່ວ່າຄົນຕາຍຢູ່ໃນປະ ເທດອິນເດຍໃນປັດຈຸບັນນີ້ເນາະ ເອົາມາວາງໄວ້ຕາມເດີ່ນເຕະບານບໍ ບ່ອນຈອດລົດບໍ ແລ້ວກໍເອົາຟືນບໍ່ເທົ່າໃດດົ້ນຈັ່ງຊີ້ນະ ມາ ມາ ມາ ມາໃສ່ ແລ້ວກໍຈູດຈັ່ງຊີ້ນະ ມັນ ມັນບໍ່ເປັນຈັ່ງຊີ້ ເພາະວ່າໃນປະເທດອົ ດສະຕຣາລີເຍ ເຂົາເຈົ້າຈູດດ້ວຍ

3,000 ອົງສາເຊລຊຽສພຸ້ນລະ ຄົນເຮົາກໍຊິແບບນັ້ນລະຕິ ກົດປຶບຊິກໍແດງປັບ ໄໝ້ຟຸບກໍບໍ່ເຫຼືອຫຍັງແມ່ນບໍ່ ແມ່ນໆ ແລ້ວທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າ ຍາດຕິພີ່ນ້ອງທີ່ເອົາສົບໄປເຜົາຫັ້ນນະ ແມ່ນວ່າສັ່ງໄດ້ວ່າ ຢາກໄດ້ກະດູກທີ່ວ່າເປັນ ປ່ຽງເປັນຕ່ອນແດ່ ຫຼືວ່າເອົາເປັນ ເປັນຝຸ່ນບໍ ສັ່ງໄດ້ບໍ່ ບໍ່ເຄີຍເຫັນໃຜເວົ້າ ສັ່ງຫຍັງລະ ກະດູກນີ້ ເພາະວ່າເຂົາເຜົາມາເປັນຝຸ່ນຈັ່ງຊັ້ນໃຫ້ ມັນ ໃຜຕ້ອງການເຂົາກໍບອກມາເອົາ ກຳນົດມາໂລດ ເຂົາເຮັດເປັນ ບັອກມາ ແລ້ວເຂົາຂຽນຊື່ແຕ່ລະຄົນ ແຕ່ລະຄົນໄປລິດໄວ້ເລີຍ ແລ້ວ ແລ້ວ ແລ້ວມີໃຜເປີດເບິ່ງບໍ່ ອັນທີ່ວ່າອັນນ່າ ບັອກທີ່ວ່າເຂົາເຈົ້າເອົາ ເອົາຝຸ່ນໃສ່ມາມອບໃຫ້ຫັ້ນນະ ເຄີຍເປີດເບິ່ງຢູ່ ຫຼາຍກໍຄືຫຼາຍ ເປີດເບິ່ ງ ແລ້ວມັນ ມັນເປັນຈັ່ງໃດ ມັນ ມັນ ມັນ ມັນຍັງເປັນ ມັນ ມັນ ມັນຍັງມີຊິ້ນສ່ວນເປັນປ່ຽງຫຼືບໍ່ ຫຼືວ່າມຸ່ນປານເຂົ້າແປ້ງ ໂອຍ ມຸ່ນ ມຸ່ນປານເຂົ້າແປ້ງພຸ້ນແຫຼະ ມັນກໍເປັນຝຸ່ນ ມັນກໍບໍ່ແມ່ນລະອຽດຄືແປ້ງດອກ ມັນກໍເປັນຝຸ່ນ ເປັນຕ່ອນອັນນ້ອຍໆນະ ມັນກໍບໍ່ມຸ່ນປານເຂົ້າແປ້ງ ກໍມຸ່ນ ເລື່ອງມຸ່ນມັນມຸ່ນແທ້ລະ ເອົາໃສ່ກັບມາເດ ດຽວນີ້ເຮັດເປັນບັອກຄັກໆແນ່ ມາດຕະຖານຄັກແນ່ ແລ້ວໃນປັດຈຸບັນນີ້ ຄົນລາວເຮົາກໍ ເລີ່ມນິຍົມເອົາໄປໄວ້ ຢູ່ວັດວາອາຮາມ ດັ່ງວັດພະຍອດແກ້ວຕົ໋ວ ແມ່ນບໍ່ ແມ່ນ ສ່ວນຫຼາຍພີ່ນ້ອງຊາວພຸດເຂົາເຈົ້າກໍເອົາມາໄວ້ວັດພະຍອດແກ້ວ ບາງຄົນກໍເອົາ ເອົາເມືອລາວພຸ້ນ ເອົາໄປໄວ້ຢູ່ວັດວາອາຮາມຢູ່ລາວພຸ້ນ ແຕ່ບາງຄົນ ກໍເອົາໄປລອຍນ້ຳຈືດນ້ຳທະເລຊີ້ ກໍມີແມ່ນບໍ່ ອັນນີ້ມັນຂຶ້ນສັດທາຂອງແຕ່ລະຄົນ ຄົນຜູ້ໜຶ່ງຄັນຕາຍໄປແລ້ວກໍ ມັນກໍມີຄວາມໝາຍ ມັນມີຄວາມໝາຍ ເພາະຫຼາຍເອົາໄປລົງນ້ຳແລ້ວແລ້ວໄປ ຂ້າພະເຈົ້ານີ້ກໍຈອງຄື ກັນ ໃຫ້ພີ່ນ້ອງ ເວລາຕາຍແລ້ວກໍເອົາກະດູກເອົາໄປໄວ້ວັດ
ໄປວັດເອົາບໍ່ກໍເຮັດຈອງໄວ້ຊື່ໆ ແລ້ວເອົາຮູບຕິດໄວ້ວັດ ແຕ່ກະດູກໄປເອົາລົງນ້ຳທະເລຄືເກົ່າ ແຕ່ບໍ່ເອົາກະດູກໄວ້ໃນວັດ ເພາະວ່າຢູ່ໃນປະເທດໄທນີ້ ນອກຈາກທີ່ວ່າເອົາໄປຫວ່ານຢູ່ບ່ອນຫັ້ນບ່ອນນີ້ ຫຼືວ່າ ເອົາໄປລອຍນ້ຳຂອງ ຫຼືວ່າລອຍນ້ຳໃສກະຢ່າ ແມ່ນວ່າກໍເອົາໄປຂຸດຂຸມຕື້ນໆໃສ່ໝໍ້ດິນ ລະກະຝັງໄວ້ຢູ່ວັດຫັ້ນ ລະກະປູກກົກໄມ້ໃສ່ ລະກະແລ້ວເລີຍ ເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າວ່າຄັນເຮັດທາດເຮັດຫຍັງມັນມີຄວາມ ຮັບຜິດຊອບຫັ້ນນະ ອັນນີ້ລາວເຮົາໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີບໍ່ເຮັດຈັ່ງຊີ້ຕີ້ ທ່ານນັ້ນ ເຂົ້າໃຈວ່າຢູ່ເມືອງລາວກໍ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ໃສ່ໝໍ້ໃສ່ຫຍັງດອກ ເຂົາເຈົ້າກໍເອົາໃສ່ທາດຫັ້ນລະ ຄັນໃສ່ທາດແລ້ວກະປະໄວ້ຊື່ໆ ບໍ່ ຫົວຊາ ກະເປັນໂລເລເໝິດລະ ຂ້າພະເຈົ້ານີ້ອາຈານໃຫຍ່ເວົ້າໃຫ້ຟັງ ອາຈານໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປະເທດລາວວ່າຊັ້ນ ເພິ່ນເວົ້າວ່າຄັນຕາຍໄປແລ້ວຄົນນີ້ນະ ຄັນລູກຄັນຕັ້ງໃຈຮັກພໍ່ຮັກແມ່ຜູ້ມີພະຄຸນຫັ້ນນະ ເອົາກ ະດູກໃສ່ແລ້ວຫັ້ນ ໃສ່ທາດແລ້ວ ຕ້ອງທຽວເຂົ້າໄປສັກກາລະບູຊາປະຈຳ

ເປັນອະນຸສອນໄວ້ໃຫ້ລູກໃຫ້ຫຼານເບິ່ງ ກໍຄືລູກຢູ່ນຳວັດນຳວາ ເພື່ອໄວ້ພໍເຂົາເຈົ້າໄປລະ ເຂົາເຈົ້າກະຮອດວັນສິນສຳຄັນກໍ ເຂົາເຈົ້າກໍໄປບູຊາແມ່ເຂົາເຈົ້າ ພໍ່ເຂົາເຈົ້າ ວັນພໍ່ວັນແມ່ຊີ້ນະ ລະກະສອງມາ ເຂົ າເຈົ້າກໍຍາມເຮັດບຸນເຮັດສິນແລ້ວ ເຂົາເຈົ້າໄປເຮັດບຸນທານຫາ ເອົາດອກໄມ້ໄປໃສ່ ຖືວ່າເປັນຜູ້ມີພະຄຸນຕໍ່ພໍ່ແມ່ຊີ້ນະ ກະແປວ່າສັງຄົມລາວເຮົາໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍນີ້ ທີ່ວ່າເປັນລາວນອກ ຫຼືວ່າຄົ ນລາວຢູ່ນອກປະເທດນີ້ ກ່ຽວກັບເລື່ອງວັດທະນະທຳນີ້ກໍມີການປ່ຽນແປງມາກມາຍວ່າຊັ້ນເຖາະເນາະ ເຈົ້າ ຂໍຂອບພະເດດພະຄຸນນຳທ່ານຫຼາຍໆ ທີ່ກະລຸນາໃຫ້ສຳພາດກ່ຽວກັບເລື່ອງຊາປະນະກິດສົບທີ່ຄ ວນຮູ້ຄວນຊາບໄວ້ນີ້ ຂໍຂອບໃຈນຳ ເຈົ້າ ເອົາ ຂອບໃຈຫຼາຍ ໂອເຄ ບາຍບາຍ